ໃນລາຍການສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ຄ່ຳຄືນນີ້ ວັນນະສອນມີເພງອາເມຣິກັນມ່ວນໆ ກ່ຽວກັບວັນແຮງງານແຫ່ງຊາດ ຂອງສະຫະລັດ ຫຼື Labor Day ພ້ອມດ້ວຍເພງລາວມ່ວນໆມາກ່ອມອາລົມທ່ານ ຂໍເຊີນເຂົ້າສູ່ ລາຍການພວກເຮົາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ສຳລັບລາຍການສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ໃນຄ່ຳຄືນວັນອາທິດຕົ້ນເດືອນກັນຍານີ້ ຊຶ່ງວັນຈັນມື້ອື່ນນີ້ເປັນວັນທີ່ກົງກັບວັນແຮງງານຂອງສະຫະລັດ ແລະ ການາດາ ວັນນະສ ອນຈຶ່ງຂໍນຳສະເໜີເພງທີ່ສະແດງອອກເຖິງຄວາມບາກບັ່ນອົດທົນຂອງທຸກຢົດເຫື່ອ ແລະ ແຮງງານຂອງທຸກໆໜ້າທີ່ການງານ ແລະ ເພງທຳອິດນີ້ເປັນເພງທີ່ໂດ່ງດັງ ເພງ Holiday ທີ່ Madonna ໄດ້ຂັບຮ້ອງໄວ້ ວັນນະສອນກໍເ ລີຍຂໍຈັດເພງນີ້ພິເສດ ເພື່ອສະຫຼອງວັນພັກວັນແຮງງານໃນສັບປະດານີ້ໃຫ້ມ່ວນຊື່ນກັນ ແລະ ແຮັບປີກັນທຸກຜູ້ທຸກຄົນເລີຍ

ທີ່ຟັງເຢັນໆສະບາຍໆໃນວັນອາທິດທ້າຍສັບປະດານີ້ ເປັນຜົນງານເພງທີ່ທຸກຄົນຄຸ້ນຫູ ແລະ ຂໍແນະນຳສິລະປິນລາວໃນຕ່າງແດນ ອຳນາດ ຣາຊະສັກ ຫຼື ຫຼັງ ຈາກລັດອໍຣິກອນ ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ນຳເພງລາວອະມະຕະມາ ຈັດທຳໃໝ່ ໃສ່ທຳນອງດົນຕີທີ່ແປກໃໝ່ໃຫ້ໜ້າຟັງ ແລະ ມ່ວນໃຈ ຂໍສັນລະເສີນ ແລະ ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ຫຼັງ ແລະ ໃຫ້ພາກພຽນພະຍາຍາມ ສ້າງຜົນງານເພງທີ່ມີຄຸນນະພາບ

ຊາຍໃຈຊື່ ພົບກັນໃໝ່ໃນສັບປະດາໜ້າ ຂໍໃຫ້ທຸກໆທ່ານນອນຫຼັບຝັນຫວານ ວັນນະສອນ ແກ້ວດາຣາ VOA
ວິເສດມາໄດ້ຫົວໃຈຜູ້ຍິງ